تۇردۇق. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز، ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە.

خىتاي خەۋەرلەر تورى بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە قازاقىستاندىن كەلگەن مۇخبىرلارنىڭ قەشقەردىكى قەدىمىي ئىمارەتلەر كۆز قاماشتۇرىدىغان قول ھۈنەر سەنئەت بويۇملىرى ۋە ھەر خىل يەرلىك نازۇ نېمەتلەردىن ھەيران قېلىشقانلىقىنى قەشقەر خەلقىنىڭ بەختلىك تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلغانلىقىنى بايان قىلغان ئۇلار يەنە خەۋەردە قازاقىستاندىن كەلگەن مۇخبىرلارنىڭ قەشقەردە قەدىمىي بىناكارلىق ئۆرنەكلىرى قول ھۈنەرۋەنچىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىنتايىن ياخشى قوغدىلىپتۇ مەن بۇنى دۆلىتىمىزدىكى تاماشىبىنلارغا ئاڭلىتىپ ئۇلارغا قەشقەرنىڭ ئۆزگىچە جەلپ قىلىش كۈچىنى تونۇشتۇرىمەن دېگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ۋە لاگېر تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ خەلقئارادا كۈچلۈك تەنقىدكە دۇچ كەلگەن ئىدى بۇنىڭ نەتىجىسىدە خىتاي مۇشۇ خىلدىكى تەشۋىقات خاراكتېرلىك زىيارەت پائالىيەتلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ دۇنيانى ئالداشقا باشلىغان ھالبۇكى خىتاينىڭ بۇنداق ساختا تەشۋىقات ھەرىكەتلىرى دېموكراتىك دۇنيانى ئالدىيالمايلا قالماستىن بەلكى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ تېخىمۇ كۈچلۈك ئەيىبلەشلىرىگە ئۇچرىماقتا ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەننىت يېللېن ئالتىنچى ئىيۇل پەيشەنبە كۈنى خىتايغا يېتىپ بارغان ئۇ بۇ ھەپتىنىڭ باشلىرىدا بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى نورماللاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە خىتايغا بارىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى جەننىت يەللىن يەتتىنچى ئىيۇل جۈمە كۈنىدىن باشلاپ رەسمىي ئۇچرىشىشلارنى باشلايدىغان بولۇپ ئۇ تۇنجى بولۇپ خىتاينىڭ سابىق مۇئاۋىن باش مىنىستىرى ليۇ خې ۋە خىتاي خەلق بانكىسىنىڭ سابىق باشلىقى جوۋ شياۋچۈەن بىلەن كۆرۈشىدىكەن ئاندىن خىتاي باش مىنىستىرى لى چاڭ بىلەن ئۇچرىشىدىكەن نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە جەننەت يەللىن خانىمنىڭ خىتايدىكى زىيارىتى ئىنتايىن قىيىن ئاتموسفېرا ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ ئۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتايغا قويۇۋاتقان سودا چەكلىمىسى ۋە جازا تەدبىرلىرىنىڭ سانىنى ئاشۇرۇۋاتقان بىر شارائىتتا بۇ چەكلىمىلەرنىڭ خىتاي ئىقتىسادىغا زىيان يەتكۈزۈشنى مەقسەت قىلمىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈشى كېرەككەن يېلىن خانىم خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان مۇشۇ مەزگىلدە بايدىن ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئامېرىكىنىڭ تېخنىكىلىرىغا ئېرىشىشىنى چەكلەيدىغان بىر قانچە يېڭى سودا چەكلىمىسىنى ئېلان قىلىش ئۈستىدە ئىشلىمەكتە ئىكەن بۇ ئامېرىكىنىڭ ئىلغار ئۆزەك تېخنىكىسىنى خىتايغا ساتماسلىق ۋە خىتايغا مەبلەغ سالماسلىق قاتارلىق چەكلىمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن ئەھۋالدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ سۆزىگە قارىغاندا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يەنە خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ بۇلۇت مۇلازىمىتىگە كىرىشىنىمۇ چەكلىشى مۇمكىنكەن

جەنت يەللىننىڭ خىتاي تەرەپ بىلەن بولغان ئۇچرىشىشلىرىدا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسى ۋە كىلىمات مەسىلىسى قاتارلىق تېمىلارنىمۇ مۇزاكىرە قىلىدىغانلىقى خەۋەر قىلىنماقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قىسىم ئىستراتېگىيىلىك قىممەتكە ئىگە مېتاللارنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلىشى تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇش تەقەززاسىنى يەنىمۇ كۈچەيتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇ ھەپتىنىڭ بېشىدا يەنى ئۈچىنچى ئىيۇل دۈشەنبە كۈنى يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ياساش مۇداپىئە تېخنىكىسى ۋە باشقا يۇقىرى پەن تېخنىكىلىق ساھەلەردە ئىشلىتىلىدىغان مۇھىم ئىككى خىمىيەلىك ئېلېمېنت بولغان گاللىي ۋە گېرمانىيىنىڭ ئېكسپورتىنى چەكلىگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىك قارارنى ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتى خىتايغا سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىدا ئىشلىتىلىدىغان ئاشقۇچلۇق تېخنىكىلارنى سېتىشنى چەكلىگەندىن كېيىن ئېلان قىلغان رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ دېيىشىچە خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا مۇشۇ خىلدىكى مۇھىم مېتاللارنى ۋە باتارېيە قاتارلىقلارنى پىششىقلاپ ئىشلەيدىغان باشقا دۆلەتلەرنى تېپىش تەمىنلەش زەنجىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش تەلىبىنى يەنىمۇ كۈچەيتكەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى بۇ ھەقتىكى باياناتىدا مۇنداق دېگەن بۇ ھەرىكەت تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىدى ئامېرىكا ئىتتىپاقداشلىرى ۋە شېرىكلىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىدۇ ھەمدە ھالقىلىق تەمىنلەش زەنجىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ رويتېرسنىڭ دېيىشىچە گوللاندىيىدىكى نيرستارغا ئوخشاش شىركەتلەر خىتاينىڭ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن ئاۋسترالىيە ياۋروپا ۋە ئامېرىكىدا كۆرۈلۈۋاتقان يۇقىرىدىكى ئىككى مېتال كەمچىلىكىنى پەسەيتىشكە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان بەزى كەسىپ ئەھلىلىرىنىڭ رويتېرسقا دېيىشىچە خىتاينىڭ گاللىي ۋە گېرمانىيدىن ئىبارەت بۇ ئىككى مېتالنى ئېكسپورت قىلىشنى چەكلىشىنىڭ تەسىرى بىلەن بىر مەزگىللىك باھا ئۆسۈشى كەپ چىقسىمۇ ئەمما ئۇ دۇنيا بازىرىغا ئۇنچە چوڭ تەسىر پەيدا قىلالمايدىكەن ئەكسىچە خىتايغا قويۇلغان ئۆزەك چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن خىتاينىڭ تارتىدىغان زىيىنى چوڭراق بولىدىكەن ئاسىيا ئاخبارات مەركىزى ناملىق تور بەتتە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان زىيارەتكە قاتنىشىپ ئۇيغۇر ئېلىغا بارغان فىلىپپىنلىق مۇخبىرنىڭ ماقالىسى ئېلان قىلىنغان مەزكۇر ماقالىغا شىنجاڭغا بارغان بىر ژۇرنالىست ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقىقىتى دەپ ماۋزۇ قويۇلغان بولۇپ ئۇ ماقالىسىدە مۇنداق دېگەن مېنىڭ شىنجاڭدىكى ساياھىتىم مەپتۇن قىلارلىق كەچمىشلەر بىلەن تولغان ئىدى. ئەمما يىللارنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ ئۇيغۇرلارغا قىلىنىۋاتقان زۇلۇم توغرىسىدىكى خەۋەرلەر مېنى قايتا ئويلىنىشقا ئۈندىدى. ئەپسۇسلىنارلىقى ئەينى چاغدا مەن سەھنىلەشتۈرۈلگەن كۆرۈنۈشلەر ۋە توقۇلغان ھېكايىلەرگە قايىل بولۇپ، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئازاب ئوقۇبەتلىرىنىڭ ئارقىسىدىكى يۈرەكنى ئېزىدىغان ھەقىقەتنى بىلمەپتىمەن. بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى كارلا تېڭ، ئەينى ۋاقىتتا فىلىپپىندىكى تېۋې بەش تېلېۋىزىيە تورىنىڭ دىپلوماتىيە مۇخبىرى بولۇپ، ئۇ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىل خىتاي تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلباغ تېمىسىدىكى ئاخبارات مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ تەكلىپى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىغا بارغانىكەن. بۇ زىيارەتكە قاتناشقان مۇخبىرلار ئىچىدە ئافغانىستان، پاكىستان، ئۆزبېكىستان ھەم روسىيە ۋە مىسىردىن كەلگەن مۇخبىرلارمۇ بار بولۇپ، ئۇلار ئاساسلىقى ئۈرۈمچى، قەشقەر قاتارلىق جايلارنى زىيارەت قىلغان. ئۇ ماقالىسىدە ئۆزىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا قەشقەردە ئۇيغۇر مىللىي كىيىملىرى بىلەن كىيىنگەن كىشىلەر تەرىپىدىن ناخشا ئۇسسۇللار بىلەن كۈتۈۋېلىشىنىڭ ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقىنى چۈشەنمىگەنلىكىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزى بىلەن سۆزلىشىشتىن قېچىشىنىمۇ تىل بىلمىگەنلىكتىن دەپ قاراپ ئۇ يەردىكى بېسىمنى كۆرۈپ يېتەلمىگەنلىكىنى تىلغا ئالغان ئاپتور كارلا تېڭ نۆۋەتتە يېڭى زېلاندىيەدە قويۇلۇۋاتقان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ھۆججەتلىك فىلىم شاۋقۇن سۈرەننى كۆرگەن ۋە فىلىمدىكى ئاساسلىق پېرسوناژلارنىڭ بىرى بولغان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ بىلەن بىۋاسىتە پاراڭلاشقاندىن كېيىن ئۇ يەردىكى ئەمەلىيەتنى تولۇق چۈشىنىپ يەتكەن ۋە بۇ ماقالىنى قەلەمگە ئالغانىكەن خىتاي يېقىنقى ئىككى يىل ئىچىدە يېشىل ئېنېرگىيەگە مۇناسىۋەتلىك كان مەھسۇلاتلار قېزىش ئىشلىرىدا مۇھىت ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش بىلەن يۈز قېتىمدىن ئارتۇق ئەيىبلەنگەن سودا كىشىلىك ھوقۇق ۋە بايلىق مەركىزى دەپ ئاتىلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى يېقىندا خىتاينىڭ يېشىل ئېنېرگىيە بازىرىدىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنى ھەققىدە مەخسۇس بىر دوكلات ئېلان قىلغان دوكلاتتا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى ۋە يىگىرمە ئىككىنچى يىللىرى ئىچىدە يېشىل ئېنېرگىيەگە مۇناسىۋەتلىك كان ئېچىش پائالىيەتلىرىدىكى دەپسەندىچىلىكلەر ئاشكارىلانغان مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ بۇ دوكلات ھەققىدىكى خەۋىرىدىن قارىغاندا خىتاي ھازىر ئېلېكتر ئېنېرگىيىسى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان قۇياش ئېنېرگىيىلىك باتىرېيە كۈن تاختا ۋە شامال چاقپېلىكى قاتارلىق تېخنىكىلارنى ياساش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئۆتكۈنچى مىنېرال ماددىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىلىشى شۇنداقلا لىتىي كوبالت مىس مانگان نىكېل سىنك خرۇم ئاليۇمىن ۋە سىيرەك توپا پىششىقلاپ ئىشلەشكە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىكەن خىتاي چەت ئەللەردىكى مۇشۇ خىلدىكى مىنېرال ماددىلار كۆپ بولغان كانلارنى كۆپلەپ سېتىۋالغان بولۇپ بۇ ئورۇنلاردا قالايمىقان كان قېزىش سەۋەبىدىن مۇھىت ۋە سۇنىڭ بۇلغىنىشى ئېكولوگىيىلىك سىستېمىنىڭ بۇزۇلۇشى بىخەتەر خىزمەت شارائىتى بولماسلىقى ئەمگەكچىلەر ھوقۇقىنىڭ دەپسەندە قىلىنىشىدەك ئەھۋاللار كۆپلەپ كۆرۈلگەن دوكلاتتا دېيىلىشىچە يۇقىرىقىدەك دەپسەندىچىلىكلەر ئەڭ چوڭ نىكېل زاپىسى مەۋجۇت بولغان ھىندونېزىيىدە ئەڭ كۆپ كۆرۈلۈۋاتقان بولۇپ ئۇنىڭدىن قالسا پېرۇ كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى بىرما ۋە زىمبابۋې قاتارلىق دۆلەتلەردە كۆرۈلگەن مۇتەخەسسىسلەر دوكلاتتا ئاگاھلاندۇرۇپ ئەگەر يېشىل ئېنېرگىيەگە ئۆتۈش باسقۇچى تەرتىپلىك ئىدارە قىلىنماي ئۆتكۈنچى مىنېرال ماددىلارنى قېزىش قالايمىقان داۋام قىلغان تەقدىردە يەر زېمىن سۇ يېتىشمەسلىك مۇھىت بۇلغىنىشى ۋە ئىجتىمائىي توقۇنۇشلارنىڭ يېڭى دولقۇنىنى قوزغىشى مۇمكىن ئىكەن دوكلاتتا دېيىلىشىچە خىتاي شىركەتلىرىنىڭ يۇقىرىدىكى دۆلەتلەردىكى ھەرىكەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كانچىلىق ساھەسىدە ئوچۇق ئاشكارىلىققا ۋە كىشىلىك ھوقۇققا كاپالەتلىك قىلىش ھەققىدىكى ۋەدىسىگە ماس كەلمەيدىغان بولۇپ خىتاي شىركەتلىرى ئاساسەن بۇ خىلدىكى ئەيىبلەشلەرگە جاۋاب قايتۇرمايدىكەن ئۇلار يۇقىرىدىكى دۆلەتلەردىكى ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئاجىزلىقىنى سۇيىئىستېمال قىلىدىكەن

ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئالتىنچى ئىيۇل پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي، مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

مارالبېشىدىكى تۇمشۇق تۈرمىسىدىن روزى ھېيت ھارپىسىدا ئابدىغېنى ئابدۇقادىر قاتارلىق سەكسەنچە كىشىنىڭ جەسىتى ئېلىپ چىقىلىپ تارقىتىلغانلىقىنى ئىنكاس قىلغان ئىدى بۇ ھەقتە ئىككى ئايدىن بېرى ئېلىپ بارغان ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا مەزكۇر تۈرمىدىن شۇ قېتىمدا ئاز دېگەندە يىگىرمە ئالتە كىشىنىڭ جەسىتى چىققانلىقى دەلىللەندى بۇلارنىڭ ئىچىدە تۆت نەپىرىنىڭ كىملىكلىرى ئايدىڭلاشتى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشى ئۆتكەن ئايدا مارالبېشىدىكى تۇمشۇق تۈرمىسىدىن ئابدىغېنى قادىر قاتارلىق سەكسەنچە كىشىنىڭ جەسىتى ئېلىپ چىقىلىپ تارقىتىلغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر يەتكۈزگەندىن كېيىن مارالبېشىنىڭ سېرىقبۇيا ئاۋات ۋە چوڭقۇرچاق قاتارلىق ئون نەچچە يېزا بازار ساقچىخانىلىرىغا تېلېفون قىلدۇق سېرىقبۇيا بازارلىق ساقچىخانا خادىمى روزى ھېيت ھارپىسىدا يەنى تۆتىنچى ئايدا مەزكۇر ساقچىخانىغا تۇمشۇق تۈرمىسىدىن بەش كىشىنىڭ جەسىتى ئېلىپ كېلىنگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى ياخشىمۇ سىز ھە ياخشى ياخشى بۇ سېرىقبۇيىدىكى ساقچىخانا ھە ھازىر مۇشۇ تۈرمىدىن ئاچىقىلغان جەسەتلەردىن قانچىسى بار سىزنىڭ ساقچىخانىدا ھازىر؟ ھازىرچە يوق. يېقىنقى نەچچە كۈندىن كېيىن، نەچچە كۈن ئىچىدە. مۇشۇ يېقىنقى ئىككى ئاينىڭ ئىچىدە تۇمشۇق تۈرمىسىدىن ئەكېلىنگەن قانچىسى بار؟ تەخمىنەن شۇ بىر تۆت بەش چىقارمۇ، ئاساسلىق شۇ ياشىنىپ قالغانلار، شۇ يەتمىش سەكسەن ياشتىن ئېشىپ قالغان، يۈرەك زەئىپلىشىپ كەتكەن، تىنىم بەرمەي تۈگەپ كەتكەن دېگەن تۆت بەشى بار ئۇنچىلا جىق ئەمەس، لېكىن ياشلا يوق، ئاساسەن شۇ يەتمىش سەكسەن ياشلا ياشىنىپ قالغانلار. بۇ بەشى ئەمدى قايسى ئايدا چىققان جەسەت؟ ئالدىنقى ئايدىمۇ ياكى ئۇنىڭ ئالدىدىمۇ؟ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى چىگەندىن باشلاپ مۇشۇ تۆتىنچى ئاي بۇنىڭ ئىچىدە. بۇلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ياشانغانلار ئىكەنلىكى، تۈرمىدە كېسەل ھالەتتە جان ئۈزگەنلىكىنى تىلغا ئالغان بۇ خادىم، جەسەتلەردىن بىرىنىڭ ئابدىغېنى قادىر ئىسىملىك بىر مەھبۇسقا ئائىت ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى. مەسىلەن، دەرھال شۇلاردىن ئەسلىيەلەيدىغانلىرىڭىز كىملەر؟ بىز ئاساسلىق شۇ يەردىن چىرىپ چىققان كىملىكىنى ھېلىقى شورپىدىن شوئار قىلىپ بىلەن تىزىملايمىز، لېكىن مەن ئادەتتە.

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە تىجارەت قىلىۋاتقان مەزگىلىدە تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى ئىنكاس قىلغان ئىدى ئۆتكەن ئايدىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا مارالبېشى بازار ئىچىدە جەسەت تارقىتىلغانلاردىن موتسىكلىت رېمونتچىسى مەتتۇرسۇن تۇماقچى ھاجاخون ۋە ئايالى مەخپىرەمخان قاتارلىق ئۈچ كىشىنىڭ كىملىكلىرى ئايدىڭلاشقان بىز بۇ ھەپتە يەنە مارالبېشىنىڭ ئاۋات بازىرىدىكى ساقچىخانىغا تېلېفون قىلدۇق بۇ ساقچىخانىدىكى خادىملارنىڭ كۆپىنچىسى روزا ھېيت ھارپىسىدىكى جەسەت تارقىتىلىشتىن خەۋىرى يوقلۇقىنى تىلغا ئالدى ۋەي. ھە، قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ ياخشى ياخشى، تىنچلىقمۇ. ياخشى ياخشى. سىز بۇ رەسمىي ساقچىمۇ، ياردەم ساقچىمۇ؟
جاڭياڭ ۋە مىنجىڭ. بۇ ئەتراپىڭىزدىكىلەر بۇ مال تۇمشۇق تۈرمىسىدىن بۇ روزا ھېيتنىڭ ئالدىدا ئېلىپ كېلىنگەن بۇ جەسەتلەرنىڭ سانىنى بىلمەيدىكەنغۇ، بۇ جەسەتلەرنى بىلمەيدىكەنغۇ. بۇ مال بۇ يىغىندا يوق بولۇپ قالغاچقىمۇ يا بىلدۈرۈلمىگەچ؟ شۇ ۋاقىتتا شۇ قانچىلىك كىشىنىڭ جەسىتى ئېلىپ كېلىندى؟ ئىسمىڭىزنى سىزنىڭ؟ بۇ ساقچىخانىدىكى يەنە بىر خادىم جەسەت تارقىتىلىشتىن خەۋىرى بارلىقىنى ئېنىق تىلغا ئالغان بولسىمۇ. سىزنىڭ خەۋىرىڭىز بارمۇ يوقمۇ مۇشۇ ئىشتىن؟

ئىسپات قىلىڭ دەپ. ئاياغ سوماڭ سىز بىزنىڭ ئۇ گەپ سۆزنى. سىز بۇ بۇ گەپ سۆزنى دەپ تۇرۇپ قانداق قىلىمەن دەيمەن مەن سىزنى تونىمىسام. ئاۋات بازىرى مارالبېشىدىكى نوپۇسى كۆپ بازارلاردىن بىرى بولۇپ، ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا بۇ بازاردىن لاگېرغا ئېلىپ كېتىلگەنلەرنىڭ ناھىيە بويىچە ئەڭ كۆپ ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان. مەزكۇر خادىم گەپ ئارىسىدا ئەنە شۇ قېتىملىق جەسەت تارقىتىشتا بۇ بازاردا ئون سەككىز كىشىنىڭ جەسىتى تارقىتىلغانلىقىنى

ھەممىشىمىز ئۆزىمىزنىڭ تەۋەلىكىمىز، مارالبېشى ئۆزىمىزنىڭ تەۋەلىكى بولسا، ئۇ ئىسىملىق خەۋەرنى قەبرىمىز. ھالبۇكى ئۇ جەسەتلەرنىڭ تۈرمىدىن ئۇدۇل ئائىلىسىگە ئاپىرىلغانلىقى ياكى ساقچىخانىغا ئەكىلىنگەنلىكى ۋە ياكى مەخسۇس جەسەت بىر تەرەپ قىلىش ئورۇنلىرىغا ئاپىرىلغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىدى. جەسەتنى تۈرمىدىن ئۇدۇل شۇ ئائىلىلەرگە تاپشۇردۇڭلىمۇ ياكى ساقچىخانىغا ئەكەلدىڭلىمۇ ياكى ئايرىم بىر يەر بارمۇ مەخسۇس شۇنى ساقلايدىغان؟
مەن ساڭا سوماڭ قىز دەپ بەرمەي ئاڭ ياخشى. بىلگەندىكىن بىلىپسىز ئايناۋەن شۇ ئاشۇ ئاشۇ تەرەپلىدە بىر ئىشلىنىڭ بولغىنى ئاڭ ياخشى مانا تېلېفون دېلو مەلۇم قىلىدىغان ئىش بولۇپ قالغانسېرى دېيىشىۋەردى بولمىسا تېلېفوننى قويۇۋېتىمەن. ئالدىنقى قېتىملىق ئېنىقلاشلىرىمىزدا جەسەتلەرنىڭ ئاۋال ساقچىخانىغا ئېلىپ كېلىنگەنلىكى ئاندىن ناھىيە يېزا ۋە ئاھالىلەر كومىتېتى خادىملىرىنىڭ ھەم ساقچىلارنىڭ نازارەتچىلىكىدە ئائىلىلەرگە تاپشۇرۇلغانلىقى شۇنداقلا جەسەت تاپشۇرۇلغان ئائىلىلەرنىڭ قورۇسىنىڭ ھەپتىلەرچە نازارەت قىلىنغانلىقى مەلۇم بولغان بۈگۈنكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا روزا ھېيت ھارپىسىدا تارقىتىلغان جەسەتلەر سانىنىڭ ئاۋات سېرىقبۇيا ۋە مارالبېشى بازار ئىچىدىن مەلۇم بولغانلارنى قوشۇپ ھېسابلىغاندا ئاز دېگەندە يىگىرمە ئالتە نەپەر ئىكەنلىكى دەلىللەندى ۋە بۇلاردىن پەقەت ئابدىغېنى قادىر قاتارلىق تۆت نەپىرىنىڭلا كىملىكلىرى ئايدىڭلاشتى تۆتىنچى ئىيۇل ئامېرىكىنىڭ مۇستەقىللىق كۈنى مۇستەقىللىق كۈنىدە ئامېرىكىنىڭ ھەر قايسى چوڭ شەھەرلىرىدە تۈرلۈك شەكىللەردە پاراتتىن ئۆتۈش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلۈپ ئامېرىكا جەمئىيىتىنىڭ كۆپ مەنبەلىك ۋە كۆپ قاتلاملىق مەدەنىيىتى نامايان قىلىنىدۇ بۇ يىللىق ئامېرىكا مۇستەقىللىق كۈنىدىكى پاراتتىن ئۆتۈش پائالىيىتىگە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جامائىتىمۇ قاتناشتى

بۇ پارات ئۆمىكىنى ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى بىلەن ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى بىرلىكتە تەشكىللىگەن بولۇپ چوڭلار ياشلار ۋە بالىلاردىن تەشكىللەنگەن پارات ئەترىتى ئۇيغۇر مىللىي كىيىم كېچەكلىرىنى كىيىپ قوللىرىدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقلىرىنى كۆتۈرۈپ فىلادېلفىيە كوچىلىرىدا پاراتتىن ئۆتتى ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىمنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئۇلار ئەسلىدە پايتەخت ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلىدىغان پارات پائالىيىتىگە ئىلتىماس قىلغان بولسىمۇ لېكىن مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلى ئىلتىماسى قوبۇل قىلىنمىغان شۇ سەۋەبتىن ئۇلار فىلادېلفىيەدىكى پارات پائالىيىتىگە قاتناشقان بىز مۇشۇ دىسىدىكى پاراتتا ئۆتۈشكە مۇراجىئەت قىلغان ۋاقتىمىز تۆتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىتى تۆتىنچى ئاينىڭكى ئوتتۇزى ئاخىرقى كۈنى ئىكەنتۇق مۇراجىئەت قىلىدىغان بىز ئىككىنچى ئايدىن باشلاپ خەت يېزىۋاتىمىز ھېچقانداق جاۋاب كەلمىدى بىزمۇ قاتنىشىمىز دەپچۇ ئېمېيل كەلمىدى، جاۋاب كەلمىدى، تېلېفون قىلسام قايتۇرمىدى، ئاشۇنداق ئىشلار بولۇپ كەتتى. شۇنىڭ بىلەن تۆتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىدا ئەڭ ئاخىرى ئۆزەم پىيادە بېرىپ ناشىنال پارك سېرۋىسكا سوراپ ئاشۇ ئادىمىنى تېپىپ شۇنىڭغا ئېمېيل قىلغاندا بولىدۇ دەپ فورمىلارنى ئەۋەتىپ بەردى توشقۇزدۇق، ئەۋەتتۇق. لېكىن تۆتىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىدىن كېيىن ئېمېيل كەلدى، بىزدە بەك جىق مۇراجىئەت قىلغانلار بولغاچقا سىلەرنى قوبۇل قىلالمىدۇق دەپ خەت كەلدى. شۇنىڭ بىلەن مەن بۇنى رەسمىي سەۋەبىنى سورىدىم، قايتىدىن خەت يازدىم، نېمىشقا قوبۇل قىلالمايسىلەر، ھەممە نەرسىنى دېگەن بويىچە، قانداق سورالغان بولسا شۇ بويىچە تاپشۇردۇق، ۋاقتىدا تاپشۇردۇق، قانداق بىر شەرتنى توشقۇزالماپتۇق دېگەن شەكىلدە سورىسام، ياق، ئۇنىڭدىن ئەمەس، بەك جىق ئادەم مۇراجىئەت قىلغاچقا، بىز ئاشۇ بۇرۇنقىلارنى تاللاپ قىلغاچقا، بۇرۇنقىلار دېدىچۇ، ئىستابلىش رېلەيشىنشىپ دەيدىغۇ، بۇرۇندىن بېرى ئۆزىنى. ئىسپاتلىغان گۇرۇپپىلار بىلەن قىلغاچقا، قىلالمىدۇق، دەپ ئاشۇنداق دېدى. دىسىدىكى مۇراجىئەتنامىمىز رەت قىلىنغاندىن كېيىن، مەن قايتا خەت يېزىپ، نېمىشقا رەت قىلىندى، بىز چوقۇم قاتنىشىشىمىز كېرەكتى، دەپ قايتىدىن خەت يازغاچقا، دىسىدىكىلەر توشۇپ كەتتى، پېنسىلۋانىيەدە ئورۇن بار، شۇ يەردە بارغىڭلار بارمۇ، ئەگەر بارىمەن دېسەڭلار، بىز ئورۇنلاشتۇرىمىز، دېدى، شۇنىڭ بىلەن ئويلىشىپ، ئۆزىمىز قارار بېرىپ، بوپتۇ، ئاشەگە بېرىپ، فىلادېلفىيەدىكى ئامېرىكىلىقلارغا، چەت ئەللىكلەرگە ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇش پۇرسىتى. بۇنىمۇ قولدىن بەرمەيلى ھەم مۇشۇ ئاشەگە بېرىپ پاراتتىن ئۆتۈپ ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش ئارقىلىق ھەم ماۋۇ گۇرۇپپا بىلەن مۇناسىۋىتىمىزنى ياخشىلاپ كېلەكى يىل دىسىدا قىلىشقا يول ئاچايلى ھەم داۋايىمىزنى باشقا باشقا يەرلەرگە بېرىپ قىلىپ شۇ يەردىمۇ ئۇيغۇرلارنى تونۇتايلى دېگەن سەۋەب بىلەن شۇڭا پېنسىلۋانىيەدە قىلىشقا قارار بېرىپ ئاپتوبۇس كىرالاپ قىرىق ئەللىك كىشى شۇ يەرگە باردۇق. بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ ۋاشىنگتوندا پاراتتىن ئۆتۈش ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلمىغان ئورۇن بىلەن ئالاقىلەشتۇق مەزكۇر ئورۇن ئامېرىكىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان پاراتتىن ئۆتۈش پائالىيىتىنى ئورۇنلاشتۇرىدىغان بولۇپ بۇ ئورۇننىڭ خادىمى ئۆزىنىڭ ۋە ئىدارىسىنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالماسلىق شەرتى بىلەن سوئالىمىزغا ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب بەردى ئۇلار ئېلخەت ئارقىلىق يوللىغان جاۋابىدا مۇنداق دەپ يازغان ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلىدىغان پاراتقا قاتنىشىشى رەت قىلىنمىدى ئۇلار ئىلتىماس ۋاقتىنىڭ ئاخىرقى كۈنىدە ئىلتىماس قىلغان بوغاچقا ئىلتىماسى قوبۇل قىلىنمىدى. ئۇ ۋاقىتتا پاراتتىن ئۆتىدىغانلارنىڭ تىزىملىكى تۇرغۇزۇلۇپ بولغانىدى. شۇڭا ئۇلارنى فىلادېلفىيەدىكى پاراتقا ئورۇنلاشتۇردۇق. ئۇلار فىلادېلفىيەدە مىڭلىغان تاماشىبىنلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى ۋە ئۆزىنىڭ جامائىتىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان ئېسىل خىزمەت قىلدى.
بۇ قېتىملىق پاراتتىن ئۆتۈش ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلاردىن تەشكىللەنگەن پارات ئۆمىكىنىڭ ئامېرىكا مۇستەقىللىق كۈنىدە تۇنجى قېتىم پاراتتىن ئۆتۈشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ مۇدىرى سۈرەييا ئابلىمىت خانىمنىڭ ئېيتىشىچە ئۇلار ناھايىتى ھاياجانلانغان جىددىيلەشكەن بولسىمۇ ئەمما فىلادېلفىيىدىكى پاراتتىن ئۆتۈش ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغان بۇنداق بىر ياخشى پۇرسەت بىزگە ئاسان كەلمەيدۇ چۈنكى فىلادېلفىيە دېگەن ئەسلىدىكى ئامېرىكىنىڭكى بۇرۇنقى بىر پايتەختى كونا شەھەر ئۇ يەرگە بېرىپ ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇرلۇقىنى ماڭغىچە بىز ئۇيغۇر ئۇيغۇر دەپ تۇرۇپ ماڭدۇق ئۇنىڭ ئۈستىگە لوگولىرىمىزمۇ ئۇيغۇرچە يېزىلدى، ئىنگلىزچە يېزىلدى. مۇشۇ نەرسىدىن مىكىن كىشىلەر ناھايىتىمۇ ئالقىشلاپ كەتتى، مۇشۇ چاۋاك چېلىپ كەتتى، قوللىرىدىن ئىشارەتلەرنى بەردى، ئىسقىرتىپ كەتتى. مۇشۇنىڭدىن بىزنىڭكى ئەھۋالىمىزنى تېخىمۇ جىق بىلدى. بۇ ئىشتا ناھايىتى چوڭ بىر مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇق دەپ ئويلىدىم.
ئۇ ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ ھەر يىلى ئامېرىكا مۇستەقىللىق كۈنىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان پاراتقا قاتنىشىشنى ئۇزۇندىن بېرى ئۈمىد قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى، بۇ ئارقىلىق خىتايلار ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ھەقىقىي قىياپىتى ۋە ئىگىلىرىنى دۇنياغا كۆرسىتىپ قويۇش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىنى تەكىتلىدى مەزكۇر پاراتقا قاتناشقانلارنىڭ ئىچىدە جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئاسىنا ئىزگىلمۇ بار بولۇپ ئۇ پاراتتىن ئۆتۈش جەريانىدا ھېس قىلغانلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ئۇ ھەم ھاياجانلانغان ھەم ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكىدىن يەنە بىر قېتىم پەخىرلەنگەن. ئاشۇ پاراتتىن ئۆتۈپ ئاشۇ يولدا ماڭغان ۋاقىتتا ئەتراپتا بەك جىق ئادەملەر بار نەچچە مىڭدەك ئادەملەر كۆردى ئاشۇ يولنىڭ بويىدا بىز ئىككىدە، بەش مايالدەك ماڭدۇق ئەمدى شۇنداق بىر خىل پەخىرلىنىش بار-دە ئەمدى ئۆزىمىزنىڭكى مۇشۇ مەدەنىيىتىمىزنى بىر خىل كۆرسىتىش بۇ بىر خىلقى نامايىش قىلىش ئەمەس بەلكى بىر خىلقى خەقلەرگە بىر خىل ئىنتايىن پەخىرلەنگەن ھالەتتە بىزنىڭ نەرسىمىزنىڭ بىزنىڭ گۈزەللىكىمىزنىڭكى نامايان قىلىپ مېڭىش ئىنتايىن ماڭا بىر پەخىرلىك ھېس بولدى. شۇڭا مەن ئىنتايىن خوش بولدۇم ھەم ئاداشلارنىڭ ھەممىسىگە قاراپ، ئاشۇ ئادەملەرگە ھېلىقى بايراقلارنى مۇنداق لەپىلدىتىپ، كۆينەكلىرىمنى كۆرسىتىپ دېگەندەك شۇنداق ھەم پەخىرلىك ھەم خوش بولغان بىر كەچۈرمىش بولدى. ئۇيغۇر بولغانلىقىمدىن ھەقىقەتەن پەخىرلەندىم. ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم مىليونلىغان كىشىلەر قاتنىشىدىغان ئامېرىكىنىڭ مۇستەقىللىق كۈنىدىكى پاراتقا قاتنىشىشنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئامېرىكا جامائەتچىلىكىگە تونۇتىدىغان ناھايىتى ياخشى بىر سەھنە بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
قولىمىزدىن كەلگىنىچە ھەر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارنى تونۇتۇشىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن. كىملىكىمىزنى، مەدەنىيىتىمىزنى، تىلىمىزنى، ئۆرپ-ئادىتىمىز، ئاشۇ كىيىم-كېچەكلىرىمىزدىن تارتىپ ھەممىنى ھەم قوغداش، ھەم بۇنىڭدىن كېيىن داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن بۇنداق پائالىيەتلەرنىڭ بولۇپ تۇرۇشى، ياشلىرىمىزنىڭكى مۇشۇلارنى كۆرۈپ بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇشۇنداق پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشى ناھايىتى مۇھىم دەپ ئويلايمەن. پاراتتىن ئۆتۈش ئارقىلىق بۇ پاراتتىن ئۆتكەنگە نەچچە مىڭ ھېلىقى ئەمدى مىليون دېسەم دىسىدىكى بەلكىم مىليوندۇر ئا يەردە ئون مىڭلاپ ئون مىڭلاپ ئادەم كەپ كۆرىدىغان بولغانكى بىرلا ۋاقىتتا شۇنداق جىق ئادەمگە ئۇيغۇرلارنى تونۇتىۋالالايدىغان ياخشى بىر پۇرسەت دەپ ئويلايمەن ئۇ كېلەر يىلى پاراتتىن ئۆتۈش پائالىيىتىگە ئىلتىماس قىلىش ۋاقتى باشلانغان ھامان ئىلتىماسىنى سۇنۇشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلىپ بېرىلغان بەشىنچى ئىيۇل كۈنىدىكى خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشلىرىنىڭ باشقا ئىككى نۇقتىسى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا ۋە ئاقساراي ئالدىدىكى مەيداندا ئۆتكۈزۈلدى بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيە ۋە شەھرىزادتىن ئاڭلايسىلەر شى جىنپىڭ تېررورىست شى جىنپىڭ نو فرىدوم نو پىس نو فرىدوم نو پىس بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن بەشىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندا بىرلا ۋاقىتتا ئۈچ جايدا نامايىش ئېلىپ بېرىلدى خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشىنىڭ ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى نۇقتىلىرى ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى بىلەن ئاقساراي ئالدىدا ئۆتكۈزۈلدى ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئامېرىكا ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى ئۇيغۇر ھەرىكىتى ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى قاتارلىق تەشكىلاتلار بىرلىكتە ئۇيۇشتۇردى بۇ نامايىشقا ۋاشىنگتون شەھىرى ۋېرجىنىيە ۋە مەرىلەند شتاتلىرىدا ئولتۇرۇشلۇق بىر قىسىم ئۇيغۇرلار قازاقىستاندىن كەلگەن ئۇيغۇرلار ۋە بىر قىسىم خىتاي دېموكراتچىلىرى قاتناشتى

دېموكراتىك دۇنيانى قايتا تەكرارلانمايدۇ دېگەن ۋەدىسىدە چىڭ تۇرۇشقا چاقىرىش قاتارلىق شوئارلار يېزىلغان لوزۇنكا ۋە تاختايلارنى كۆتۈرۈپ نامايىش قىلدى ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسى ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئۇيغۇر بۈگۈنكى زامان تارىخىدىكى دەۋر بۆلگۈچ بىر ۋەقە ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. بەشىنچى ئىيۇلدىن كېيىن خىتاينىڭ پۈتۈن نىقابلىرىنى تاشلاپ، مىللىي قىرغىنچىلىققا ئۆتتى. ئىككى مىڭ ئون ئالتىدە باشلاندى دەيمىز ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى، ئەمما ئاشۇ ئالدىدا يەنە بەشىنچى ئىيۇل قىرغىنچىلىقىغا بىر پىلىك بولغان. ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىسى خىتاينىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدە شاۋگۈەن ئويۇنچۇق زاۋۇتىدا قىرغىنچىلىق ئېپ بارغان. ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىسىدىن باشلاندى دېسەك. دېسەك مۇبالىغە بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن بۇ يەرگە بىز كېلىپ، خىتاينىڭ بايرىقىنى كۆيدۈرۈپ، خىتاينىڭ ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا نارازىلىقىمىزنى بىلدۈرۈش، ئۇيغۇرنىڭ ئىرادىسىنى بىلدۈرۈش، ئۇيغۇرنىڭ ئىرادىسىنى كۆرسىتىش، بۇ يولدا بىز ئارقىغا يانمايمىز، تا ھەر بىر شۇ يەردە شېھىت بولغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ھېساباتىنى ئۆچىنى ئالغىچە، شۇ خىتاينى ۋەتىنىمىزدىن قوغلاپ چىقىرىۋەتكىچە. ئېرىشكىچە، ھۆرلۈككە ئېرىشكىچە بۇ كۈرەشنى مەيلى خىتاي ئەلچىخانىسىدا بولسۇن، مەيلى قايسى دۆلەتنىڭ كوچا مەيدانلىرىدا بولسۇن ياكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ كوچىلىرىدا بولسۇن داۋاملاشتۇرىمىز.
ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ خادىمى ئارسلان ھىدايەتمۇ نامايىشقا قاتناشقان بولۇپ، ئۇ ھەر يىلى بەشىنچى ئىيۇل كۈنىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان نامايىشلار ئارقىلىق بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىزچىل خاتىرىلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
بۈگۈن ھەممىمىزگە ئايان ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقنىڭ ئون تۆتىنچى يىللىقى. شۇ تۈپەيلى مۇشۇ خىتاي ئەلچىخانىسىغا يىغىلدۇق. خىتاي چىقىپ كەت، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات، بىز ھەرگىز توختاپ قالمايمىز، ئېسىڭدە چىڭ تۇت دېگەندەك ۋەتىنىمىزدىن چىقىپ كەتكىن دەپ شوئارلارنى توۋلىدۇق. بۇ يەردە بىز مېسساجىمىزنى يېتەرلىك يەتكۈزدۇق دەپ ئويلايمىز. ئون تۆت يىلنىڭ ئالدىدا قەھرىمانلىرىمىز ئاشۇ خىتاينىڭ مىلتىق ئالدىدا تۇرۇپ. قورقماي نامايىشلارغا چىقىپ، قىپتىكەن ئەڭ ئاز بولسىمۇ بىز مانا ھۆر ئامېرىكىدەك دۆلەتتە ياشاپ تۇرۇپ، بۇنىمۇ قىلمىساق بىز شۇ شېھىتلىرىمىزگە ئاللاھنىڭ ئالدىدا يۈز كېلەلمەيمىز دەپ ئويلايمەن. Freedom for Uyghurs! Terrorist China! Terrorist China!
دۇنيانىڭ سىياسىي مەركىزى بولغان ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگەن خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشلىرى شۇ كۈنى ۋاشىنگتوندىكى يەرلىك ئاھالىلەر ساياھەتچىلەر ۋە ئەلچىخانا رايونىدىكى دىپلوماتىيە ساھەسىدىكىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى ئامېرىكا مۇستەقىللىق بايرىمىغا ئۇلىنىپلا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ نامايىشلار ئامېرىكا خەلقىگە ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ئەڭ يىرىكلەشكەن بىر مەزگىلدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى تونۇتۇشتا مۇھىم رول ئوينىدى پروگراممىنى ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيە بىلەن شەھرىزاد تەييارلىغان دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى چىڭداۋدا ئېچىلغان خىتاي ياپونىيە كورىيە ئۈچ تەرەپ خەلقئارا مۇنبىرىدە خىتاينىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى بولغان ياپونىيە ۋە كورىيەدىن ئىبارەت ئىككى قوشنىسىنى ئاسىيالىق يىلتىزىنى ئەستە تۇتۇشقا چاقىرغان مەتبۇئاتلاردا خىتاينىڭ سىياسىي مەنپەئەتى ئۈچۈن ئامېرىكىغا قارشى ئاسىيالىق قارتىنى ئوينىشى ئىرقچىلىق دەپ ئەيىبلەنمەكتە بولۇپمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خىتاينىڭ بىر تەرەپتىن ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپ يەنە بىر تەرەپتىن تاشقى سىياسىتىدا ئىرقچىلىقنى تەرغىب قىلىۋاتقانلىقى كۈچلۈك تەنقىدىي ئىنكاس قوزغىماقتا بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلارنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پىروگراممىدىن ئاڭلايسىلەر.
غەربلىكلەرنىڭ كۆپىنچىسى جۇڭگولۇق، ياپون ۋە جەنۇبىي كورېيەلىكلەرنى ئايرىم دەپ بېرەلمەيدۇ. چېچىمىزنى قانچىلىك سېرىق بويىساق ياكى بۇرنىمىزنى قانچىلىك ئۆتكۈر ئۆزگەرتسەكمۇ، بىز ھەرگىزمۇ ياۋروپالىق ياكى ئامېرىكىلىق بولالمايمىز. بىز ھەرگىزمۇ غەربلىك بولالمايمىز. يىلتىزىمىزنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بىلىشىمىز كېرەك.

ھالبۇكى، ۋاڭ يىنىڭ بۇ ئىككىلا قوشنىسىغا ئاشكارا ھالدا ئاسىيالىق ئورتاق ئىرقىي ئايرىمىسىنى سىياسىي مەقسەتلىرى ئۈچۈن قوللىنىشقا ئۇرۇنۇشى غەرب مەتبۇئاتلىرىدا ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كۈچلۈك تەنقىدىي ئىنكاس قوزغىماقتا. ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ بەشىنچى ئىيۇل تارقاتقان بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە، خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتى ياپونىيە ۋە جەنۇبىي كورېيە ئامېرىكا بىلەن بولغان ئۈچ تەرەپ مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتكەنلىكى ئۈچۈن ئۇلار بىلەن يوشۇرۇن سۈركىلىش ئېلىپ باردى ۋە ئىككى قوشنىسىنى يىلتىزىنى ئەستە تۇتۇشقا ۋە ئاسىيا ھەمدە دۇنيانىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئورتاق تىرىشىشقا چاقىردى، دەپ كۆرسىتىلدى. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ۋاڭ يىنىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرى يەنە شى جىنپىڭنىڭ تاجاۋۇزچىلىق تاشقى سىياسىتى ۋە ئۇنىڭ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك گۈللىنىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرمەكچى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. سى ئېن ئېننىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاينىڭ، ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقدىشى بولغان ياپونىيە ھەمدە جەنۇبىي كورېيەدىن ئىبارەت ئىككى قوشنىسى بىلەن بولغان زىددىيىتى كۈنسېرى كۈچەيمەكتە. بى بى سىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ۋاڭ يىنىڭ سۆزىگە قارشى تىۋىتتېردا پەيدا بولغان ئاشكارا تەنقىدىي ئىنكاسلارغا ئورۇن بېرىلگەن بولۇپ، گېرمانىيە مارشال فوندىنىڭ ئاسىيا پروگراممىسى دىرېكتورى يوننى گلايسېر، بۇ ئۇچۇر ياپونىيە ۋە جەنۇبىي كورېيەگە توغرا كەلمەيدۇ. ۋاڭ يى راستتىنلا دۆلەت مەنپەئەتىنى تاشقى كۆرۈنۈشتىن مۇھىم ئەمەس دەپ ئويلامدۇ. جورجتاون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئامېرىكا، خىتاي يەر شارى مەسىلىسى مۇتەخەسسىسى دېننىس ۋايلدېر ۋاڭ يىنىڭ بايانلىرىنى خېلى بۇرۇندىنلا مەۋجۇت دەپ تەسۋىرلىگەن ۋە ئۇنى، خىتاي دىپلوماتسىيەسىدىكى تارىختىن بۇيانقى ئەڭ قەبىھ ئىرقچىلىق بايانلىرى دېگەن ياپونىيە ۋاقتى گېزىتى تۆتىنچى ئىيۇل خەۋىرىدە ۋاڭ فامىلىلىكنىڭ شەرقىي پورت شەھىرى چىڭداۋدا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا ئۈچ تەرەپلىك ھەمكارلىق مۇنبىرى دائىرىسىدە قىلغان سۆزى سېئۇل بىلەن توكيونىڭ خىتاينىڭ قەتئىيلىكى ۋە يادرو قورالى بولغان شىمالىي كورېيەنىڭ قايتا قايتا

ھەقىقىي ئىتتىپاقنى شەكىللەندۈرىدىغان ئامىل ۋاڭ يى ئوتتۇرىغا قويغاندەك تېرە رەڭگى ياكى چاچ رەڭگى ئەمەس، بەلكى ئورتاق قىممەت ۋە مەنپەئەت دەپ يازغان ئىكەن. يەر شارى ئىستراتېگىيە كۆزنىكىنىڭ شەرقىي ۋە جەنۇبىي ئاسىيا ئىشلىرى مۇخبىرى سې خۇن كىم رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، ۋاڭ يىنىڭ سۆزلىرىدىن خىتاينىڭ ئەندىشىگە چۈشكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. ۋاڭ يىنىڭ بۇ سۆزى كورېيەنىڭ ئامېرىكا ۋە ياپونىيە بىلەن قايتا تەشكىللىنىشكە يېقىنلىشىۋاتقان پەيتكە توغرا كەلدى. چۈنكى ۋاڭ يىنىڭ ئىنكاسلىرى خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ كورېيەلىكلەرنىڭ نېمىنى قوللايدىغانلىقىنى ياكى قوللىمايدىغانلىقىنى، بولۇپمۇ تەيۋەن مەسىلىسىگە مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدىغاندەك قىلىدۇ. بۇ پەقەت كورېيەدە ئەۋج ئېلىۋاتقان خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىگە قارشى ئاۋامنىڭ ئاچچىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان نۇرغۇن مىساللارنىڭ بىرى. بۇنىڭدىن باشقا، كورېيە شىركەتلىرى بىر قەدەر تېز سۈرئەتتە خىتايدىن چېكىنىپ چىققاندەك قىلىدۇ. بۇ خەلقئارانىڭ ھازىرقى ئىقتىسادقا بولغان ئىشەنچىسىنى تېخىمۇ ئاجىزلاشتۇرۇۋېتىدۇ. مېنىڭچە، خىتاي جەنۇبىي كورېيە، ياپونىيە ۋە ئامېرىكانى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىرلەشمە فرونتنىڭ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ شەرقىي ئاسىيا ۋە ھىندى تىنچ ئوكياندىكى كېڭەيمىچىلىك ھەرىكىتىنىڭ ئاساسلىق ئالدىنى ئالىدىغانلىقى ئۈچۈن،

ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بىر قىسىم خىتاي ۋە ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارشى ئىنكاسلىرىمۇ زور غۇلغۇلا ۋە دىققەت قوزغىماقتا. خىتاي ھەققىدىكى تەتقىقاتتا غەرب دۇنياسىدا كۆزگە كۆرۈنگەن سىياسىي ئانالىزچى، گېيتستون ئىنستىتۇتىنىڭ مۇتەخەسسىسى ۋە مەسلىھەتچىسى گوردون چاڭ ئەپەندى ۋاڭ يىنىڭ بايانلىرىنى ئىرقچىلىق بىلەن ئەيىبلىگەن. ئۇ توۋىتېردا مۇنداق دەپ يازغان. بىز نېمە ئۈچۈن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئىرقچىلىق سۆزىگە دىققەت قىلىشىمىز كېرەك؟ چۈنكى بۇ ئۇنىڭ ئىرقچى رەھبەرلىرىنىڭ خىتاي بولمىغانلارغا ۋەھشىيلىك قىلىشىغا يول قويىدۇ. ئامېرىكىدىكى خىتاي ئۆكتىچى پۇقرالار كۈچى تەشكىلاتىنىڭ قۇرغۇچىسى، دوكتور ياڭ جيەنلى رادىيومىزغا ئۆزىنىڭ توىتتېردىكى ئىنكاسىنى ئورتاقلاشتى. ئۇ، مەن ئىزچىل ۋاڭ يىدىن شۇ سوئالنى سوراشنى ئويلاپ كەلگەنىدىم. سىزنىڭ لوگىكىڭىزغا ئاساسلانغاندا، ئۇيغۇرلار تېرىسىنى قانچە سېرىق رەڭدە بوياپ، چىراي ئۆزگەرتىش ئوپېراتسىيەسى قىلغان تەقدىردىمۇ، ئۇلار سىزنىڭ ئويلىغىنىڭىزدەك خىتايغا ئايلىنالمايدۇ. ئۇنداقتا، ئۇيغۇرلار خىتايلار بىلەن قانداق مۇناسىۋەت قۇرۇشى لازىم؟ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنىڭ مىللەتچىلىكى دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا بىر بىرىگە ئوخشىمايدۇ. تاشقى جەھەتتىن ئۇ ئامېرىكا ۋەكىللىكىدىكى ئاتالمىش غەربكە قارشى تۇرىدۇ. ئىچكى جەھەتتە ئۇ سىياسىي مۇستەملىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى مۇستەملىكە قىلىدۇ. خوڭ كوڭ ھەم تەيۋەننىمۇ مۇستەملىكە قىلىشقا ئۇرۇنماقتا دەپ يازغان. ياڭ جيەنلى يەنە توىتېر سۇپىسىدا ئېلان قىلغان بۇ ئىنكاسلىرىنىڭ ئاخىرىدا بەشىنچى ئىيۇلنى خاتىرىلەيمەن دەپ ئالاھىدە تەكىتلىگەن. ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ۋاڭ يىنىڭ بايانلىرىغا قارشى مۇنداق دېدى.
ۋاڭ يىنىڭ بۇ گېپى يېڭى ئەمەس. خىتاينىڭ تارىخىدا مەيلى سىياسىي جەھەتتىن بولسۇن، مەيلى ئىرقىي كەمسىتىشتىن بولسۇن بۇ يېڭىلىق ئەمەس، ئىككىنچىسى تەكرارلانغان. ئەشەددىي يەنە ئىرقىي كەمسىتىش. سەپسەتەلەرنى، سۆزلەرنى كۆتۈرۈپ چىقىش ئارقىلىق مەقسىتىگە يەتمەكچى. يەنە ئامېرىكىنىڭكى ئەتراپتىكى دۆلەتلەرنىڭ بىر ئىتتىپاقداش، يەنە خىتايغا قارشى ئىتتىپاقداشنى بۇزۇش ئۈچۈن بۇنى دەپ كېلىۋاتىدۇ. مېنىڭكى ۋاڭ يىغا جاۋاب بېرىش پۇرسەت بولسا، لاگېر ئارقىلىق، تۈرمىگە سولاش ئارقىلىق، مەن جۇڭخۇا مىللىتى دېيىش ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىتىنى ئۆزگەرتەلمەيسىلەر. بۇرۇن ئۆزگەرتەلمىدىڭلار، مەڭگۈ ئۆزگەرتەلمەيسىلەر. شۇنىڭغا شۇ زامان

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇللىرى ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى بېرلىندا گېرمانىيە پارلامېنتى ئەزالىرى ۋە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن بىر قاتار ئۇچرىشىشلاردا بولغان مەلۇم بولۇشىچە گېرمانىيە يېشىللار پارتىيىسىدىن بولغان ياۋروپا پارلامېنتى ئەزاسى رېينھارد بۇتىكوفېر گېرمانىيە فېدېراتسىيە تاشقى ئىشلار كومىتېتى رەئىسى مېخائېل روت دىنىي ئەركىنلىك كومىسسارى فرانك شىۋاب قاتارلىقلار بىلەن بولغان بۇ ئۇچرىشىشلاردا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمغا خاتىمە بېرىشتە قانداق ئەمەلىي قەدەملەرنى بېسىش مۇزاكىرە قىلىنغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا پائالىيەتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەھبىرى رۆشەن ئابباس خانىم ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنى گېرمانىيەنىڭ ھاكىمىيەت بېشىدا ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان بىر قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك دۆلەت ئەربابلىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىسىدا ئايرىم سۆھبەتلەردە بولغان. بۇ سۆھبەتكە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ۋە گېرمانىيەدە يېقىندا قۇرۇلغان ئاكسېل شپرېنگېر ئەركىنلىك فوندىنىڭ رەئىسى ئانتيې شىپمان خانىممۇ قاتناشقان. ئۈچىنچى ئىيۇلدىكى تۇنجى سۆھبەت بېرلىندا گېرمانىيە يېشىللار پارتىيىسىنىڭ غوللۇق ئەربابلىرىدىن راينھارد بۇتىكوفېر ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن. راينھارد بۇتىكوفېر ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى ۋە ياۋروپا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى كومىتېتىنىڭ رەئىسى بولۇپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ياخشى بىلىدىغان بۇ كىشى ياۋروپا پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلار توغرىسىدا ھازىرغا قەدەر قوبۇل قىلىنغان مۇھىم قارارلارنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشىدا زور رول ئوينىغان بىرى ئىدى. بۇ ئادەم ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ناھايىتى بىلىدۇ ۋە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن مەيلى ياۋروپا پارلامېنتىدا بولسۇن ياكى ئۆزىنىڭكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ ھېسابىدا بولسۇن توختىماستىن ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقىنى قوغداپ كەلگەن بىر كىشى.
ئۇيغۇر ۋەكىللىرى شۇ كۈنى يەنە گېرمانىيە فېدېراتسىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى مېخائېل روت، دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى فرانك شىۋاب، گېرمانىيە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ئالاھىدە مەسلىھەتچىسى ماركۇس لۆنىڭ قاتارلىقلار بىلەنمۇ ئۇچراشقان. بەزى سىياسەتچىلەر سۆھبەتتە تۈنۈگۈنكى ئازابلارنى ئەكس ئەتتۈرۈشكە ئەمەس، بەلكى بۈگۈنكى رېئاللىقنى كۆپرەك سۆزلەشكە ئەھمىيەت بېرىشنىڭ تېخىمۇ مۇھىملىقىنى تەكىتلەشكەن. چۈنكى خىتاي ۋەكىللىرى گېرمانىيە سىياسەتچىلىرى بىلەن بولغان سۆھبەتلەردە تۈنۈگۈن ئۆتكۈزگەن جىنايەتلىرىگە كۆزىنى يۇمۇۋېلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئاتالمىش بۈگۈنكى بەختىيار ھاياتىنى كۈچەپ، تەشۋىق قىلىپ تۇرۇۋالماقتىكەن. ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گېرمانىيە سىياسەتچىلىرى بۇ سۆھبەتلەردە يەنە خەلقئارا سەھنىلەردە جازا لاگېرلىرى مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرگە، نۆۋەتتە غەربنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىغا كېرەكلىك بولغان

خىتاي ئىقتىسادىغا قاقشاتقۇچ زەربە بېرىدىغان كۈچلۈك قوراللارنى ياۋروپا مىقياسىدا ئومۇملاشتۇرۇش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشنىڭ ئەھمىيىتىنى ئەسكەرتىشكەن.
ئەلۋەتتە بۇ سۆھبىتىمىزدە بۇ ئىككى مىڭ ئون تۆت، ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن بېرى جازا لاگېرلىرىغا سولانغانلارنىڭكى ئۈچ مىليوندىن كۆپ ئىنساننىڭكى، بىرەر مىليوندىن كۆپ بالىلارنىڭكى ئاتا ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلغانلىقى، ئاياللارنىڭ تاجاۋۇزغا ئۇچرىغانلىقى، خىتايغا مەجبۇرىي توي قىلىش نېمىسى بولغانلىقى بۇ گەپلەرنىڭ ھەممىسىنى دەپ كەلدۇق. بۇنىمۇ دېيىش كېرەك، ئەمما بۈگۈن نېمە بولۇۋاتىدۇ ئۇيغۇرلارغا؟ يەنى مانچە يىل بۇرۇن ئەمەس، خىتاي بۇرۇنقىسىنى دېمەيۋاتىدۇ، خىتاي بۇرۇن ئۇنداق بولغان بولسا بۈگۈن ماۋۇ بولۇۋاتىدۇ دەپ تەتۈر تەشۋىقات ئەپ بارغاندىن كېيىن بۇ خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتىغا قانداق تاقابىل تۇرۇش كېرەك دېيىش ئۈچۈن بۈگۈن نېمە بولۇۋاتىدۇ دېگەن بۇ مېساجنى توختىتىش كېرەك دەيدۇ. بۈگۈن ئۇيغۇرلارنىڭكى كۈندىلىك ھاياتىدا نېمىلەر بولۇۋاتىدۇ بۇنى دېيىش كېرەك. ئىككىنچىدىن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى كۈچلۈك قورال، يەنى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىگە زەربە بېرىشتىكى قورال. ئۈچىنچىدىن، بىڭتۈەننىڭكى ئۇيغۇر رايونىنى تالان-تاراج قىلىشتىكى بۇ رولىنى. يەنە بىرسى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندىن خىتاينىڭ ئىچكى رايونلىرىغا يۆتكەپ كېتىلگەن ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەلۇمات. تۇرغۇزۇش. بۇ قېتىمقى سۆھبەتكە داخىل بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى راينخارد بۈتىكوفېر ۋە گېرمانىيە دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى فرانك شۋابېلار بىلەن بولغان ئۇچرىشىشتا ئۇلاردىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە بۇرۇنقىدەكلا كۈچ چىقىرىشنى، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭ گېرمانىيە ھەمدە ياۋروپا پارلامېنتىدا دائىما كۈن تەرتىپتە تۇرۇشىغا تېخىمۇ زور ھەسسىلەر قېتىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ياۋروپا پارلامېنت ئەزاسى بۈتىكوفېر ئەپەندى ۋە شۇنداقلا گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ دىنىي ئىشلار مەسىلىسى بويىچە ئالىي ۋەكىلى شۋابې ئەپەندىلەر ھەر ئىككىلىسى ئۇيغۇرلارنىڭكى يېقىن دوستى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىشىمىز ئارقىلىق ئۇلارنىڭكى بۇندىن كېيىنمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان قوللىشىنى داۋاملاشتۇرۇشى، شۇنداقلا ياۋروپا پارلامېنتىدا ۋە گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى كۈن تەرتىپتە تۇرۇشى ۋە كېلىشى ئۈچۈن داۋاملىق كۈچ چىقىرىشنى تەلەپ قىلدۇق.
ئۇيغۇر ۋەكىللىرى ئۈچىنچى ئىيۇن يەنە گېرمانىيەنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ئالاھىدە مەسلىھەتچىسى ماركۇس لۆنىڭ ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىلىرى بىلەنمۇ ئۇچراشقان بولۇپ، ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە خىتايدا تىجارەت ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر قىسىم گېرمان شىركەتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ئالاقىدار خىتاي شىركەتلىرىدىن ئۆزلىرىنى قاچۇرۇشقا ۋە خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشقا ئۇرۇنماقتىكەن.
ئۇزۇن بىر سۆھبىتىمىز بولدى، بۇلارنىڭ دېيىشىچە، گېرمانىيە شىركىتىدىكىلەر ھازىر قانداق قىلىپ بۇ ئۆزىنىڭكى ئابرۇيىنى، ئېتىبارىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن قۇللۇقتىن ئۇزاق تۇرۇش، قۇللۇق، مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىشلەتكەن رايونلاردىن ئۇزاق تۇرۇش ئىستىكى بەك كۆپكەن. بەزى شىركەتلەر گەرچە دەرھال قايتىپ چىقىمەن دېسىمۇ، ئۇلارنىڭ دېيىشىچە، بىراقلا چىقالمىغان، ئەمما ئاستا ئاستا چىقىۋاتىدۇ دەيدۇ. گېرمانىيەدىكى كۆپىنچە شىركەتلەر بۇ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ ۋەقەنى بىلىدۇ، ئۇ يەردىكى قۇللۇق ئىشلارنى بىلىدۇ. ئىمكانقەدەر ئۇ يەدىن ئېھتىيات قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ دېگەن سۆزلەرنى قىلدى.
گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
نۇرغۇن ئەللەردە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىقى ھەر خىل شەكىللەردە خاتىرىلەندى. لېكىن قىرغىزىستاندا بۇ قىرغىنچىلىق بۇ يىلمۇ ئەركىن پائالىيەتلەر بىلەن خاتىرىلىنەلمىگەن. لېكىن شۇنداقتىمۇ بۇ دۆلەتتىكى ئۇيغۇرلار چەكلىك كۆلەمدە شۇ قېتىملىق قىرغىنچىلىقتا ھاياتىدىن ئايرىلغان، ئىز دېرەكسىز يوقالغان ئۇيغۇرلارغا ئاتاپ دۇئا تىلاۋەت قىلىشتەك ئۇسۇللار بىلەن خاتىرىلىگەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتلىرىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فىرۇزەدىن ئاڭلايسىلەر. بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى كۈنى ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن قارا ماتەم كۈنلىرىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئەينى ۋاقىتتا، ھەتتا بۇ پاجىئەگە رۇسىيە ۋە باشقا ئەللەردىن كەلگەن نۇرغۇن ساياھەتچى ۋە سىياسىيونلار شاھىت بولۇپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى يەنە بىر قېتىم دۇنياۋى سەھنىلەرگە ئېلىپ چىققانىدى. مەلۇم بولۇشىچە، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئىمكانىيىتى يار بەرگەن دائىرىدە ئاشۇ قىرغىنچىلىقنىڭ شېھىتلىرىنى خاتىرىلەپ، قۇرئان تىلاۋەت قىلماقتا. غەرب دۇنياسىدىكى ئۇيغۇر جامائىتىمۇ كەڭ كۆلەمدە نارازىلىق نامايىشى ۋە خاتىرىلەش پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزمەكتە. قىرغىزىستان ئۇيغۇر جامائىتى، بولۇپمۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋەكىللىرى ئۆزئارا قۇرئان تىلاۋەت ۋە نەزىر قىلىپ، ۋەتەن ئازادلىقى يولىدا قۇربان بولغان قېرىنداشلارغا دۇئا قىلدى. قىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىدىكى ئۇيغۇرلارمۇ بىرلىشىپ، تارىخىي ۋەتىنىدىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىنى خاتىرىلەپ، ئۆزئارا نەزىر ئۇيۇشتۇرۇشتى. ئىگىلىشىمىزچە، قىرغىزىستاننىڭ جەنۇبىدىكى ئوش ۋە جالالئاباد ۋىلايەتلىرىدىكى ئۇيغۇرلارمۇ ئىتتىپاقلىشىپ، روزاخۇن يولداشېۋنىڭ تەشەببۇسىدا نەزىر قىلغان. جالالئاباد ۋىلايىتى ئاقساقاللار كېڭىشىنىڭ ئەزاسى ئەلىشىر ناسىراخۇنوف رادىيو زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، شەرقىي تۈركىستاندا زۇلۇم چېكىۋاتقان قېرىنداشلىرىنى ئەسلەش ھەر قانداق مۇسۇلمان ئۈچۈن ھەم پەرز، ھەم قەرز ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
ۋە بۇ يەردە تەكلىپلەر بولدىكى، ئۈرۈمچى ۋەقەسىدە ۋە غۇلجا ۋەقەسىدە شەھىد كەتكەن ئىسلام ئۈممىتىنىڭ ئاجرالماس بىر قىسمى بولغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىمىزنى داۋامىي كەڭ شەكىلدە ئۆتكەزىشلىكىنى خاتىرىلەشلىكىنى ھەم پەرز ھەم قەرز دەپ تەلەپلەر بولدى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قىرغىزىستاندىكى ۋاكالەتچىسى روزمەمەت ئابدۇلباقىيېۋ رادىيو زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر داۋاسى، جۈملىدىن بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى تېمىسىدىكى ۋەقەلەرنى ئىمكان بارقەدەر جامائەتكە تونۇشتۇرۇپ، ھەر بىر نەزىر چىراغ پائالىيىتىدە قۇربان بولغان شېھىتلارغا ئاتاپ قۇرئان تىلاۋەتلەر قىلىنغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بۈگۈن ئەلبەتتە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ تارىخىدا پاجىئە كۈنلەرنىڭ بىرسى. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى نۇرغۇن قان تۆكۈلۈپ كەتتى.

جامائەت بىلەن شۇياردا شېھىت بولغانلارغا قۇرئان ئوقۇپ ئەسلىدۇق.
ئەپسۇسكى، بۇ يىلى قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى بۇ ماتەم كۈنىدە بىرلىكتە بىر يەرگە جەم بولۇپ، ۋەتەن ئازادلىقى يولىدا قۇربان بولغان شېھىتلارنى خاتىرىلەش، شۇنىڭدەك نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتنى مۇھاكىمە قىلىشقا پۇرسەت تاپالمىدى. لېكىن ئۇلار ئۆزلىرى، ئۆز جامائەتلىرى ۋە دوستلىرى بىلەن قېرىنداشلىرىنى خاتىرىلەپ، ئۆزئارا قايغۇلىرى ۋە ئۈمىدلىرى بىلەن ئورتاقلاشتى. دۇنيا ئۇيغۇر ئاياللار بىرلەشمىسىنىڭ قىرغىزىستاندىكى رەئىسى چەشمە مۇختاروۋا رادىيو زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى شېھىتلىرىنىڭ ھېچقاچان ئۆز قەلبلىرىدىن چىقمايدىغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتى.
بەشىنچى ئىيۇل بولسا ھېچقاچاندا بىزنىڭكى يۈرىكىمىزدىن چىقمايدۇ. شۇنچىلىك قانلىق، دەھشەتلىك ۋەقە.

شىۋېتسارىيەدە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىقىنى خاتىرىلەش پائالىيىتى شىۋېتسارىيە پارلامېنتىنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈلۈپ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارغا ۋە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىغا ئائىت سۈرەتلەر كۆرگەزمە قىلىنغان مەلۇم بولۇشىچە خاتىرىلەش پائالىيىتىگە شۋېتسارىيە پارلامېنتىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى بەزى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى قاتناشقان بۇ قېتىمقى پائالىيەت شۋېتسارىيە خىتاي ئەركىن سودا كېلىشىمى سۆھبىتى ۋە كىشىلىك ھوقۇق دىئالوگى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلگەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىدىن ئاڭلايسىلەر. بەشىنچى ئىيۇل كۈنى شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن پايتەخت بېرندا خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىملىق نامايىش بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىقىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلدى. نامايىشقا شۋېتسارىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بىلەن بىر قاتاردا شۋېتسارىيە پارلامېنتىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى، خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى، خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەر تەشكىلاتى قاتارلىق تەشكىلاتلارنىڭ ۋەكىللىرىمۇ قاتناشتى. نامايىش جەريانىدا پايتەخت بېرندىكى شۋېتسارىيە پارلامېنت بىناسى ئالدىدا ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىملىق نامايىش شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشى بىلەن باشلاندى. پارلامېنت بىناسى ئالدىدىكى نامايىش مەيدانىغا شىنجاڭ ساقچى ھۆججىتىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ سۈرەتلىرى ۋە بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىغا دائىر سۈرەتلەر شۇنداقلا خىتايغا قارشى شوئارلار يېزىلغان پىلاكاتلار تىزىلدى. بۇ قېتىملىق نامايىش شۋېتسارىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا ئەركىن سودا كېلىشىمى ۋە كىشىلىك ھوقۇق دىئالوگى ئۆتكۈزۈۋاتقان پەۋقۇلئاددە بىر مەزگىلدە ئۆتكۈزۈلدى. نامايىشتىن ئىككى كۈن بۇرۇنلا شۋېتسارىيەنىڭ ئەڭ چوڭ گېزىتى بولغان كۈندىلىك خەۋەرلەر گېزىتىدە ئۇيغۇرلار توغرىلىق مەخسۇس ماقالە ئېلان قىلىندى. بۇ قېتىملىق نامايىشقا قاتناشقان شۋېتسارىيە پارلامېنت ئەزاسى، سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيىسىنىڭ مىللەت ۋەكىلى فابىئان موللىنا ئەپەندى سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇندىن ئون تۆت يىل ئىلگىرى ئۈرۈمچىدە تولىمۇ ئېچىنىشلىق بىر ۋەقە يۈز بەرگەن ئىدى. بىز بۈگۈن ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ قۇربان بولغانلارنى ئەسلەش ۋە خاتىرىلەش ئۈچۈن بۇ يەرگە يىغىلدۇق. بىز ئۇلارنى ئەسلا ئۇنتۇپ قالمايمىز. بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭلا ئەمەس، بەلكى پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسانلارنىڭ ئەركىنلىكى، كىشىلىك ھوقۇقى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش مەجبۇرىيىتىمىز بار. فابىئان موللىنا ئەپەندى يەنە شۋېتسارىيەنىڭ خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرلىكتە خىتايغا بېسىم قىلىشى، شۋېتسارىيەنىڭ خىتاي سىياسىتىنى تۈپتىن ئۆزگەرتىشى ۋە سودا كېلىشىملىرىگە قايتىدىن قاراپ چىقىشى لازىملىقىنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىدە قولى بولغان ئەمەلدارلىرىنى جازالاش ئۈچۈن ياۋروپا دۆلەتلىرى بىلەن تېخىمۇ ياخشى ھەمكارلىق مېخانىزمى ئورنىتىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى رىزۋانئاي خانىم بىلەن سىياسىي پائالىيەتچى ئەندىلى ئەپەندى ئوتتۇرىغا چىقىپ پارلامېنت ئەزاسى فابىئان موللىنا ئەپەندىگە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىنى تەقدىم قىلدى شۇنداقلا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ نامىدىن رەھمەت ئېيتتى شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى رىزۋانئاي خانىممۇ سۆز قىلىپ بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ بۈگۈنكى زامان ئۇيغۇر تارىخىدىكى بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى ئىكەنلىكىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە تەرەققىي قىلىپ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا يۈزلەنگەنلىكىنى شۋېتسارىيەنىڭ ياۋروپا دۆلەتلىرى بىلەن بىرلىكتە بۇنىڭغا قارىتا كەسكىن تەدبىر قوللىنىشى لازىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى خەتەر ئاستىدىكى مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ خادىمى سېلىنا مورېل خانىممۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ شۋېتسارىيەنىڭ شەرقىي تۈركىستان ۋە خىتاينىڭ باشقا جايلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارىتا پوزىتسىيەسى چوقۇم ئېنىق بولۇشى كېرەك بۇ قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا چېتىشلىق شىركەت ۋە كىشىلەرنى جازالاش، بولۇپمۇ شۋېتسارىيەنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇش خەۋپى بار شىركەتلەرنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى تەكرار كۆزدىن كەچۈرۈش كېرەك. بىز شۋېتسارىيە ھۆكۈمىتىنى بۇ ھەقتە كونكرېت تەدبىر ئېلىشقا چاقىرىمىز. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى سەھىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئەندىلى قاراخانلى ئەپەندىمۇ سۆز قىلىپ شۋېتسارىيەنىڭ خىتاي بىلەن ئۆتكۈزىدىغان كىشىلىك ھوقۇق دىئالوگىدا كەسكىن بولۇشىنى ۋە بۇ ھەقتە كونكرېت چارىلەرنى قوللىنىشىنى تەلەپ قىلدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى شۋېتسارىيە جامائەتچىلىكى ۋە سىياسىيلىرىگە تونۇشتۇرۇش ئېچىپ تاشلاش مەقسىتىدە بۈگۈن يەنى يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى شۋېتسارىيە پارلامېنتى ئالدىدا نامايىش ئېلىپ باردۇق نامايىشىمىزغا شۋېتسارىيە سىياسىيلىرى، يەنە پارلامېنت ئەزالىرى، يەرلىك كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلارنىڭ ۋەكىللىرى قاتناشتى.
شۋېتسارىيە پايتەختى بېرندا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىملىق نامايىشنىڭ خەۋىرى شۋېتسارىيە دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيەسىدە بېرىلدى.
بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىنىڭ ئون تۆت يىللىق خاتىرە كۈنى تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى خىتاينىڭ ئىستانبۇلدىكى باش كونسۇلخانىسى ئالدىدا ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، خىتاينىڭ بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىكى مەسئۇلىيىتىنى جاۋابكارلىققا تارتىشنى تەلەپ قىلغان. ئاخبارات يىغىنى تۈركىيە تاراتقۇلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغاپلا قالماي بەزى چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق مۇخبىرلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى تارتقان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر
خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى ئۇيۇشتۇرغان نامايىش ۋە ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا قوللىرىدا ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق ۋە ئۈرۈمچى قەتلىئامىدىن كۆرۈنۈشلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان رەسىملەرنى كۆتۈرگەن ئۇيغۇرلار بىردەك ھەق ھوقۇق ئادالەت ئۇيغۇرلارغا ھۆررىيەت زالىم خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كەت دېگەندەك شوئارلارنى توۋلىدى يىغىندا نامايىشچىلارغا ۋاكالىتەن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئادالەت تەلەپ قىلىپ ئېلىپ بارغان نامايىشىنىڭ قانلىق بىر شەكىلدە باستۇرۇلغانلىقىنى ئەسكەرتتى ۋە ئۈرۈمچى قەتلىئامىدا خىتاينىڭ جاۋابكار ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى
كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلمايدىغان جىنايەتچىلەرنى جازالىمايدىغان ئاممىۋى خەلققە قارشى زوراۋانلىق ۋاسىتىسىنى قوللانغان خىتاينىڭ ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدا جىددىي بىر جاۋابكارلىقى بار بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقى زالىم خىتاينىڭ يەتمىش تۆت يىللىق ئىشغالىيەت جەريانىدا شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئۈستىدىن ئېلىپ بارغان زۇلۇم ئاسسىمىلياتسىيە يوق قىلىش سىياسەتلىرىنىڭ ئەڭ يارقىن مىسالىدۇر ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان ئۈمىد كارۋان ۋەقپىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جامال چىنار ئەپەندى مۇنداق دېدى ئەۋەت بۈگۈن بەش تەممۇز بىر قاتلىئامىن بەشىنچى ئىيۇلدا يۈز بەرگەن بىر قەتلىئام ئۈچۈن بۇ يەرگە جەم بولدۇق پەقەت بەشىنچى ئىيۇلدا ئەمەس ئون ئىككى ئاينىڭ ھەر كۈنى بىر مەزلۇمنىڭ ھايات ھېكايىسى ھەر كېچىدە قايغۇ ئەلەمدە قالغان بىر ھەدە سىڭلىمىزنىڭ نالە پەريادى باردۇر شەرقىي تۈركىستاندا زالىم كوممۇنىست ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان بۇ قەتلىئامنى ئۇنتۇش ئەمەس تىلغا ئېلىشتىنمۇ يۈزىمىز قىزىرىدۇ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان خەلقئارا قانۇنشۇناسلار بىرلىكى باش كاتىپى ئادۋوكات نىجاتى جەيلان شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان زۇلۇمنىڭ ئاساسىي سەۋەبى ئۇ يەردە ياشايدىغانلارنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىدۇر شەرقىي تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئەركىنلىك كۈرىشى بىزنىڭ كۈرىشىمىزدۇر شەرقىي تۈركىستان ئازادلىققا ئېرىشكەنگە قەدەر مەسئۇلىيەتچانلىقىمىز داۋاملىشىدۇ دېدى ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا سۆز قىلغان ئاكىنجىلار ھەرىكىتى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مەھمەت شاھىن ئەپەندى ئۈرۈمچىدە شەھىت بولغان قەھرىمان ئۇيغۇر ئوغۇل قىزلىرىنى ياد ئېتىدىغانلىقىنى ئىپادىلەش بىلەن سۆزىنى باشلىدى مەۋجۇت سىياسىي ئىرادەدەن ۋە سايىن جۇمھۇرباشقانىمىزدان. مەھمەت شاھىن ئەپەندى سۆزىدە تۈركىيە ھۆكۈمىتى ۋە جۇمھۇر رەئىسى ئەردوغانغا خىتاب قىلىپ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەردە شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ يالغۇز ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىدىغان يېڭى قەدەملەر بېسىشنى تەلەپ قىلدى. جۇمھۇرباشقانىمىزدان تالەبىمىز ئودۇركى، دوغۇ تۈركىستانلى كاردەشلەرىمىزىن يالنىز ئولمادىغىنى، ئۈلكۈ ئوجاقلىرى ئىستانبۇل ئۈچىنچى رايون شۆبە مەسئۇلى ئەرسوي سېچكىن قاتارلىق تۈرك ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇللىرىمۇ سۆز قىلىپ ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغانلىقىنى ئىپادىلەشتى ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك بۇنىڭدىن ئون تۆت يىل ئىلگىرى يەنى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئادالەت تەلەپ قىلىپ تىنچلىق بىلەن نامايىش ئېلىپ بارغان مىڭلارچە ئۇيغۇر خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن قانلىق باستۇرۇلدى ۋە كۆپ ساندا ئۇيغۇر تۈرمىگە قامالغان ئىدى بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى